ບັນດາຜູ້ສະໝັກ ແລະຜູ້ສະໜັບສະໜູນເຂົາເຈົ້າ ພາກັນໄປໆມາໆຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆ ທີ່ມີຈຳນວນຕົວເລກຜູ້ແທນລັດສູງ ເຊັ່ນວ່າ ລັດ Florida North Carolina ແລະ Pennsylvania ບາງຄັ້ງບັນດາຄູ່ແຂ່ງຂັນຫຼີກກັນພຽງແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ດັ່ງທີ່ທ່ານ Donald Trump ຜູ້ສ ະໝັກປະທານາທິບໍດີຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ And I just left by the way Miami and in leaving I see Air Force One
ທ່ານ Trump ກ່າວວ່າ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຫາກໍອອກໄປຈາກນະຄອນໄມອາມີ ແລະໃນເວລາທີ່ອອກໄປນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍເຫັນເຮືອບິນ Air Force One ເພາະສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງເວົ້າກັບຕົນເອງວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຜູ້ນັ້ນຈ ະແມ່ນໃຜນໍ ແລະແມ່ນປະທານາທິບໍດີຂອງພວກເຮົາບໍ ແລະລາວມາທີ່ນີ້ ເພື່ອໂຄສະນາຫາສຽງໃຫ້ແກ່ຮິລລາຣີຂີ້ສໍ້ບໍ ທ່ານ Trump ໄດ້ເຕືອນບັນດາຜູ້ປ່ອນບັດວ່າ ບັນຫາອີເມວຂອງທ່ານນາງ Clinton ຈະບໍ່ໜີໄປໃສ ຖ້າຫາ ກທ່ານນາງຖືກເລືອກ ແລະການສືບສວນຈະໃຊ້ເງິນຜູ້ເສຍພາສີເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຫຼືຫຼາຍຕື່ມຂຶ້ນ ດັ່ງດຽວກັນກັບການສືບສວນກ່ຽວກັບຄວາມປະພຶດຂອງສາມີທ່ານນາງ ເວລາທ່ານເປັນປະທານາທິບໍ ດີ

ກ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະລົງຄວາມເຫັນໄດ້ ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງການປະທານາທິບໍດີທີ່ຈະເຂົ້າໄປ ແລະເຮັດໜ້າທີ່ໂລດ ທ່ານນາງ Melania ພັນລະຍາຂອງທ່ານ Trump ອອກມາກ່າວຄຳປາໄ ສເປັນເທື່ອທຳອິດ ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ພັກຣີພັບບລິກັນ ໂດຍໄດ້ຖະແຫຼງຕໍ່ບັນດາຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດຢູ່ລັດ Pennsylvania He pledged to restore integrity to Washington and respect ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ທ່ານ Trump ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະຟື້ນຟູກຽດສັກສີວໍຊິງຕັນ ແລະໃຫ້ ຕ່າງປະເທດ ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືອາເມຣິກາ ນີ້ບໍ່ແມ່ນການໂຄສະນາທຳມະດາ ມັນແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວ ມັນເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຊາວອາເມຣິກັນຄວນຈະຢ້ານ ອີງຕາມທ່ານນາງ Clinton ແລະຝ່າຍຂອງທ່ານ ນາງ If Donald Trump were to win this election we would have a commander in chief ທ່ານນາງ Clinton ກ່າວວ່າ ຖ້າຫາກທ່ານ Donald Trump ຊະນະການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້ ພວກເຮົາຈະໄດ້ມີຜູ້ບັນຊາການສູງສຸດທີ່ເກີນກວ່າຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ກ່ຽວຢ່າງສິ້ນເຊີງ ແລະເປັນແນວຄິ ດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ເປັນບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ຫຼາຍປະເທດມີອາວຸດນິວເຄຼຍ ແລະອາດຈະສາມາດໝິ່ນປະໝາດບັນດາຜູ້ນຳປະເທດຕ່າງໆຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະເລີ່ມສົງຄາມທີ່ແທ້ຈິງ ແ ທນທີ່ຈະເປັນສົງຄາມ Twitter

ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ມີຊື່ໃນການປ່ອນບັດເທື່ອນີ້ ແຕ່ວ່າຄວາມທ່ຽງທຳແມ່ນຢູ່ໃນການປ່ອນບັດ ຄວາມເໝາະສົມແມ່ນຢູ່ໃນການປ່ອນບັດ ຄວາມຍຸຕິທຳຢູ່ໃນການປ່ອນບັດ ຄວາມກ້າວໜ້າທັງໝົດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັ ດມາແມ່ນຢູ່ກັບການປ່ອນບັດ ການປະຕິຮູບຄົນເຂົ້າເມືອງຢູ່ກັບການປ່ອນບັດ ການຂຶ້ນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຂັ້ນຕ່ຳສຸດຢູ່ກັບການປ່ອນບັດ ການຈ່າຍທີ່ເທົ່າທຽມກັນໃນການເຮັດວຽກຢູ່ກັບການປ່ອນບັດ ປະຊາທິ ປະໄຕແມ່ນຢູ່ກັບການປ່ອນບັດ ຄວາມກົດດັນຂອງບັນດາຜູ້ປ່ອນບັດກຳລັງເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະບັນດາຜູ້ທີ່ບໍ່ສວຍໃຊ້ການປ່ອນບັດກ່ອນກຳນົດ ແລະ ຈະປ່ອນບັດເຂົາເຈົ້າໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນນີ້ ກິ່ງສະ ຫວັນ ປະຖຳມະວົງ VOA